ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຖັດ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມກັນໄປທົ່ວໂລກນີ້ ໃນທຸກຫົນແຫ່ງ ແມ່ນວ່າໃນປະຈຸບັນນີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ ຊາຊົນລາວ ກໍມີບັນຫາມາກມາຍກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລ້ວບໍ່ແລ້ວ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຊາບວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພົບພໍ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ເດລຕາ ແລກໆເລີຍ ເຊິ່ງກ່ຽວກັບເລື່ ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວລາຍງານວ່າ ທ່ານ ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງອະທິບໍດີກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດແປດ ສັງກັດກ ະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ກະໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຢືນຢັນການພົບຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊະນິດກາຍພັນເດລຕາ ຈຳນວນ 3 ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ກໍກວດພົບຜູ້ປ່ວຍ ໂຄວິດ-19 ກາຍພັນເດລຕາ ທັງ 3 ຄົນນີ້ຢູ່ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ທາງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດ ໂດຍທັງໝົດເປັນແຮງງານທີ່ເດີນທາງກັບຈາກປະເທດໄທ ທ່ານ ສີສະຫວາດ ບອກອີກວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວກວດພົບຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ກະບອກປະຊາຊົນທຸກຄົນວ່າຕ້ອງລະມັດລະວັງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດ ເນື່ອງຈາກພະຍາດໄວຣັສສາຍພັນເດລຕາ ມີການລະບາດໄວ ແລະກະຮ້າຍແຮງກວ່າເຊື້ອໄ ວຣັສສາຍພັນອື່ນໆ ໂອ້ ແປວ່າສາຍພັນເດລຕານີ້ໄປຮອດລາວແລ້ວ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າໃນໄທນີ້ມັນມີມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວຕົວະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຕອນນີ້ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວ ກໍວ່າເປັນ ເປັນຮ້ອຍປາຍແລ້ວ ສຳ ລັບປະເທດໄທເນາະ ມັນ ມັນ ມັນຮ້າຍແຮງໄດ໋ ອັນເດລຕານີ້ນະ ໃນປະເທດອົສຕຣາລີນີ້ ຢູ່ຊິດນີນີ້ lockdown ກໍແຈບເພິ່ນລະໄປ ປານນັ້ນມັນກໍຍັງລາມຂຶ້ນ ລາມຂຶ້ນ ຮອດ 35 ຄົນແລ້ວ ແລ້ວໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ກະມີຄວາມຢ້າ ນກົວກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດເດລຕານີ້ ແລ້ວກໍນັກວິທະຍາສາດກໍມີຄວາມກັງວົນໃຈ ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນວ່າ ຢາວັກຊີນຕ່າງໆທີ່ມີກັນຢູ່ໃນໂລກນີ້ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ນີ້ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຜົນກັບເດລ ຕາ ວ່າຊັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນພະຍາດທີ່ວ່າຮ້າຍແຮງກວ່າໂຄວິດ-19 ສາຍພັນອາລຟາຂອງປະເທດອັງກິດຫັ້ນ 2 ເທົ່າ ວ່າຊັ້ນ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີພະຍາດເດລຕາຂຶ້ນໃນລາວນີ້ນະ ທີ່ວ່າກວດເຫັນແລກໆ ຢູ່ໃນແ ຂວງຈຳປາສັກ 3 ຄົນນີ້ກໍ ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນແລ້ວ ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ນີ້ ແມ່ນວ່າທາງການສາທາລະນະສຸກລາວ ຫຼືວ່າພາກລັດຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວຫັ້ນ ເພິ່ນມີໂຄງການແນວໃດນໍ ຊິ ຊິ ຊິມາ ມາຕ້ານອັນເດລຕານີ້ໄດ້ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນຕິດແປດກັນໄດ້ງ່າຍ ແລ້ວກະໄວ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ຊ່ຽວຊານໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍນີ້ ແມ່ນວ່າ ເຮົາຍ່າງກາຍກັນຊື່ໆ ມັນກະຕິດ ແລ້ວກະຢູ່ ໃກ້ກັນປະມານ 2 ວິນາທີທໍ່ນັ້ນກະຕິດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ທາງການລາວເພິ່ນມີນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າໂຄງການຫຍັງ ຫຼືວ່າມີວິທີການແນວໃດ ຊິປ້ອງກັນມັນນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນກະເປັນ ເປັນເລື່ອງໃໝ່ ຫາກະເກີດຂຶ້ນວ່າງກີ້ນີ້ເ ນາະ ທາງ ທາງລາວເອງກໍຍັງບໍ່ມີມາດຕະການອີ່ຫຍັງອອກມາ ພຽງແຕ່ວ່າໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ລະມັດລະວັງ ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນເອົາໄວ້ ແລ້ວກະປ້ອງກັນ ໃສ່ໜ້າກາກ ແລ້ວກະບໍ່ຢູ່ບໍ່ກິນນຳກັນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຍັງໃຊ້ມາ ດຕະການເກົ່າຢູ່ ແຕ່ວ່າແມ່ນຢູ່ ບອກປະຊາຊົນເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ຍົກຕົວຢ່າງບອກວ່າ ເອີ ເຮັດກະເສດເດີ ເພື່ອວ່ານຳຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າມີແຕ່ບອກ ແລະ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ກໍບອກວ່າໃຫ້ລະມັດລະ ວັງ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແຕ່ວ່າໜ້າກາກອະນາໄມບໍ່ແຈກຟຣີ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ປະຊາຊົນມັນກໍມີບັນຫາຊີ້ ຢາກຖາມອີກວ່າ

ເວົ້າເຖິງເນາະ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຫຼດແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ